ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມິດຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນອັງຄານ ວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ໄມຊູລີ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການ ອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ຈຳປາທອງ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສວນກ້ວຍຈີນຫຼາຍແຫ່ງໃຫ້ຄ່າຈ້າງຄົນງານຕ່ຳ ທາງການເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວດກາຮ້ານກິນດື່ມ ແລ ະ ຮ້ານບັນເທີງຫຼາຍແຫ່ງທີ່ເປີດກາຍໂມງກຳນົດ ນາຍໜ້າຮັບເຮັດໜັງສືເດີນທາງລາຄາແພງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ທາງການໄທເຕືອນຄົນງານຕ່າງດ້າວຈາກລາວ ພະມ້າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ ຕໍ່ວີຊາ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານນຳຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ປັດຈຸບັນສວນກ້ວຍຂອງນັກລົງທຶນຈີນຫຼາຍແຫ່ງໃນຫຼາຍແຂວງຂອງລາວ ໃຊ້ວຽກຄົນງານຢ່າງໜັກ ແລະ ໃຫ້ຄ່າຈ້າງຕ່ຳ ຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ບັນຫາເສດຖະກິດໃນຕອນນີ້ ເປັນຕົ້ນວ່າ ນາຍຈ້າງຄົ ນຈີນມີການສັ່ງວຽກຢ່າງໜັກ ແລະ ບໍ່ມີມື້ພັກໃຫ້ຢ່າງຄັກແນ່ ຈົນກວ່າຄົນງານຈະມີການສະເໜີຂໍພັກວຽກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກນາຍຈ້າງກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ຕ້ອງລໍຖ້າຈົນເຈັບປ່ວຍຈຶ່ງຈະລາພັກ ໄດ້ ແລະ ຜູ້ຄຸມງານທີ່ເປັນຄົນຈີນກໍສັ່ງວຽກຢ່າງໜັກ ດັ່ງຄົນງານລາວທີ່ຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນແຂວງອັດຕະປື ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 12 ກຸມພານີ້ວ່າ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ເດ້ ຄັນບໍ່ອົດນີ້ກະຢູ່ນຳຈີນບໍ່ໄດ້ ເຂົາເຮັດ ຫຼາຍຄົນກະອາດຊິຮູ້ເນາະວ່າຈີນເຮັດວຽກແນວໃດ ວັນຢຸດນີ້ບໍ່ ມັນບໍ່ມີກຳນົດ ວຽກໂຕນີ້ມັນມີແຕ່ເຮັດເລີຍ ມີແຕ່ຂໍພັກເທົ່ານັ້ນ ຄົນມັນບໍ່ພໍເດ້ ສຳລັບພັກ ມັນກະ ຄົນມັນບໍ່ພໍກະບໍ່ໃຫ້ພັກ ມີແນວເຈັບແນວ ເປັນ ເຂົາໃຫ້ພັກ ຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ສຳລັບສວນກ້ວຍທີ່ຕົນເອງເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ ໄດ້ຄ່າຈ້າງມື້ລະ 150,000 ກີບ ຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍຖືວ່າໜ້ອ ຍຫຼາຍ ໂດຍຕ້ອງເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ 7 ໂມງເຊົ້າໄປຈົນຮອດ 5 ໂມງແລງ ແລະ ບໍ່ສາມາດລາພັກໄດ້ ຖ້າຫົວໜ້າບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດພັກ ດັ່ງຄົນງານກ່າວວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນ ຄົນຈີນຄຸມງານນ່າ ເອີ ມື້ໜຶ່ງແສນຫ້າ ຫ້າມື້ ຈ່ າຍເງິນເທື່ອໜຶ່ງ ກິນເຂົ້າເອງ ເຈັດໂມງເຊົ້າຮອດສິບເອັດໂມງ ພັກກິນເຂົ້າແລ້ວ ໜຶ່ງໂມງແລງຮອດຫ້າໂມງ ບໍ່ໄດ້ພັກ ເມື່ອຍກະພັກເອງຊາວນາທີ ຄົນງານຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນອີກແຫ່ງໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ມາຮອດປັດ ຈຸບັນ ຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນສວນກ້ວຍທີ່ນາງເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ ກໍເຫຼືອໜ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ ສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນນາຍຈ້າງຊາວຈີນໃຫ້ເງິນຄ່າຈ້າງພຽງແຕ່ 120,000 ກີບຕໍ່ມື້ ແລະ ໃນໄລຍະນີ້ທາງນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ມີແຜນຮັບ ຄົນງານເພີ່ມອີກ ເພາະວ່າຍັງບໍ່ຮອດລະດູການເກັບກ່ຽວໝາກກ້ວຍສົ່ງຂາຍ ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫາຄົນງານເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ເປັນວັນກະແສນຊາວ ບໍ່ມີແລ້ວແຫຼະ ບໍ່ມີວຽກແລ້ວດຽວນີ້ ກ້ວຍມັນເລີ່ ມໃຫຍ່ແລ້ວມັນກະບໍ່ຄ່ອຍມີວຽກຫັ້ນນ່າ ສ່ວນຫຼາຍມັນຈະເປັນວຽກທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຮັບເໝົາເດ ເປັນຄູ່ຜົວເມຍແລ້ວໄປເຝົ້າສວນຊື່ໆ ແຕ່ວ່າຊ່ວງນີ້ມັນບໍ່ຄ່ອຍມີວຽກປານໃດຫັ້ນນ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໄດ້ຄົນ ຊາ ວບ້ານຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ຢູ່ໃກ້ສວນກ້ວຍຈີນແຫ່ງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສຳລັບສວນກ້ວຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຕົນເອງນີ້ ກໍເຫັນວ່າມີຄົນງານລາວໜ້ອຍລົງ ສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນຄົນງານລາວບາງສ່ວນ ເລີ່ມອອກໄປເຮັດວຽກອື່ນທີ່ມີລ າຍໄດ້ດີກວ່າ ເຮັດວຽກໃນສວນກ້ວຍ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍອອກໄປປູກມັນຕົ້ນ ເພື່ອຂາຍເປັນອາຊີບ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນງານໜ້ອຍລົງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມາແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າມີວຽກເຮັດງານທຳຫັ້ນນະ ແບ ບວ່າດຽວນີ້ມັນປ່ຽນໄປນະ ແບບວ່າຢູ່ບ້ານມັນມີເຮັດມັນຕົ້ນມັນຫຍັງຂາຍຫັ້ນນະ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍອອກເມືອ ແລະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມາແລ້ວ ມັນເປັນລາຄາ ແລະ ເຂົາເຈົ້າອອກໄປເຮັດມັນຕົ້ນໝົດແລ້ວ ຢູ່ສວນກ້ວຍ ບໍ່ຢາກມີຄົນແລ້ວດຽວນີ້ ຍ້ອນຈຳນວນຄົນງານໃນສວນກ້ວຍຈີນຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງແທ້ ກໍເຮັດໃຫ້ສວນກ້ວຍຈີນຫຼາຍແຫ່ງ ກໍມີການປັບປ່ຽນແຜນບໍລິຫານ ແລະ ກໍນຳໃຊ້ງານທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ມີການຮັບ ສະໝັກຄົນງານໃໝ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຕື່ມອີກ ດັ່ງພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄົນຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນແຫ່ງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ບໍ່ມີວ່າງແລ້ວ ພໍແລ້ວ ສວນກ້ວຍຢູ່ບ່ອນເຮົາຢູ່ນີ້ມັນພໍແລ້ວ ກຳມະກອນພໍແລ້ວ ນີ້ແມ່ນແຕ່ຄົນລາວ ເພິ່ນບໍ່ ຮັບແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ເພື່ອສອບຖາມຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ທ່ານເອງກໍບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມ ເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຢ່າງກົງໄປກົງມາໄດ້ ຍ້ອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ກໍບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ແມ່ນມີຄວາມຈິງແນວໃດ ນັບແຕ່ຫຼັງໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນ ສວນກ້ວຍຈີນບ່ອນຕ່າງໆ ກໍພາກັນອອກຈາກວຽກ ຍົກຕົວຢ່າງເມື່ອປີ 2021 ຄົນງານລາວປະມານ 500 ຄົນ ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍໄດ້ພາກັນອອກຈາກວຽກຈຳນ ວນຫຼາຍ ຄົນເຮັດວຽກໃນສວນກ້ວຍ ເຫຼືອຄົນງານພຽງແຕ່ປະມານ 100 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຍ້ອນຖືກນາຍຈ້າງຊາວຈີນຕັ້ງລະບຽບຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຄົນງານລາວອອກໄປຊື້ຂອງກິນຈາກຮ້ານຄ້ານອກສວນກ້ ວຍ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຊື້ແຕ່ເຄື່ອງກິນ ແລະ ອາຫານຈາກຮ້ານຄ້າຂອງສວນກ້ວຍເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຄົນງານໃດລັກອອກໄປຂ້າງນອກ ກໍຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກທັນທີ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄົນລາວທີ່ເຮັດວຽກ ໃນສວນກ້ວຍ ຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ປັດຈຸບັນ ໃນໂຄງການລົງທຶນດ້ານການກະເສດຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ກໍໄດ້ນຳເອົາຄົນງານຊາວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການ ແທນທີ່ຈະ ຈ້າງຄົນງານລາວໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຫຼາຍໂຄງການອ້າງວ່າ ຄົນງານລາວບໍ່ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກພຽງພໍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌ ວັນທີ 31 ມົກກະລາ ປີ 2024 ຕຳຫຼວດປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກວດກາຮ້ານກິນດື່ມ ຮ້ານບັນເທີງ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານເກມອອນລາຍ ທັງໝົດ 10 ຮ້ານໃນທົ່ວເມືອງ ເມື່ອວັນທີ 9 ກຸມພານີ້ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າ ມີສາວບໍລິກ ານທາງເພດ 47 ຄົນ ໃນນັ້ນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ 4 ຄົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງປາກງື່ມເວົ້າວ່າ ຮ້ານທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ເປີດກາຍໂມງ ເຮັດໃຫ້ມີສຽງດັງນອງນັນ ແອບແຝງຄ້າມະນຸດ ຄ້າປະເວນີ ຫຼິ້ນການພະນັນອອນລາຍ ແລະ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງການດຳເນີນຄະດີກັບຜູ້ປະກອບການໃຫ້ຮູ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງປາກງື່ມ ທ່ານໜຶ່ງກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອ ເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 12 ກຸມພານີ້ ເຖິງເລື່ອງການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຮ້ານເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ ຍັງຕ້ອງມີການສືບສວນສອບສວນເພີ່ມຕື່ມ ຍ້ອນມັນກ່ຽວພັນກັບເລື່ອງການຄ້າມະນຸດ ຄ້າປະເວນີນຳອີກ ສ່ວນສາວບໍລິການ ເ ຊິ່ງເປັນຄົນລາວທີ່ທຸກຍາກທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກຕ່າງເມືອງຕ່າງແຂວງ ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເປັນຮ້ານຂອງລາວ ແຕ່ວ່າຄົນລາວມີສ່ວນນຳຊີ້ນະ ມີປະຊາຊົນແຈ້ງຂຶ້ ນມາ ໃຊ້ເຄື່ອງສຽງເກີນຂອບເຂດ ລະກະທາງປະເວນີ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍກໍຂີ້ຄ້ານຮຽນແດ່ ລະກະບັນຫາຄອບຄົວແນ່ ເຂົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດແນ່ ເຂົາເຈົ້າກໍລັກເຮັດເດ້ ພວກນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະ ຊາຊົນຢູ່ເມືອງປາກງື່ມກໍເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທາງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕິດຕາມກວດກາຮ້ານທີ່ວ່ານັ້ນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນປະຈຳ ຍ້ອນສັງເກດເຫັນວ່າຍັງມີອີກຫຼາຍຮ້ານທີ່ລະເມີດ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການເປີດເພງສຽງດັງ ລົບກວນຊາວບ້ານ ຖ້າວ່າມີແນວນີ້ລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫັ້ນລົງໄປແກ້ໄຂ ໄປຕາມແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ມັນຈະເປັນໄປຫັ້ນນະ ຫຼາຍບ່ອນຢູ່ດອກ ຮ້ານບັນເທີງ ຮ້ານຫຍັງທຳມະດານີ້ ເປັນຄາຣາໂອເກະນີ້ ເພິ່ນກະຕ້ອງໃຫ້ມັນເກັບສຽງເນາະ ຈັ່ງຊັ້ນນາ ຄັນວ່າປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ກໍມີແຕ່ປິດ ແລະ ຊາວລາວອີກຜູ້ໜຶ່ງ ຢູ່ເມືອງດຽວກັນນີ້ ກໍເວົ້າເຖິງຫາງສຽງຂອ ງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການເປີດສຽງດັງ ແລະ ເປີດກາຍໂມງວ່າ ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຫຼາຍ ຢາກໃຫ້ທາງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຂໍໃຫ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ເຈົ້ າຂອງຮ້ານເຫຼົ່ານັ້ນ ບັນຫາຫາງສຽງສັງຄົມ ມີບັນຫາຮ້ານກິນເທີງ ບັນດື່ມ ເປີດສຽງດັງ ເປີດກາຍໂມງ ກັບອັນບັນຫານ້ຳເນົ່າເສຍອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ກະລົງກວດກາເບິ່ງ ມີບັນຫາປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າຫາງສຽງສັງຄົມ ອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ຜູ້ປະກອບການຮ້ານກິນດື່ມແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ເມືອງນີ້ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 12 ກຸມພານີ້ວ່າ ຮ້ານກິນດື່ມ ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮວມທັງຢູ່ເມືອງ ປາກງື່ມນີ້ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ເມື່ອພວກເຂົາດຳເນີນກິດຈະການໄປແລ້ວ ກໍມັກຈະເປີດໃຫ້ມີສາວບໍລິການ ລັກຄ້າມະນຸດ ຄ້າປະເວນີ ແລະ ເປີດກາຍໂມງ ແຕ່ກໍບໍ່ເຫັນຖືກປິດ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການໂຄສະນາອົບຮົມເມືອງປາກງື່ມ ກ່າວເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍມີການຮ້ອງຮຽນຈາກສັງຄົມຫຼາຍ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະປາບປາມໄດ້ແຕ່ຮ້ານບັນເທີງນ້ອຍ ສ່ວນຮ້ານໃຫ ຍ່ ຫຼື ຮ້ານຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນ ຂ້ອນຂ້າງກວດກາໄດ້ຍາກ ເພາະພວກເຂົາມີເສັ້ນສາຍ

ຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂສຽງດັງນອງນັນປະຈຳເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂສຽງດັງນອງນັນຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານບັນ ເທີງຕ່າງໆ ໄດ້ພົບເຫັນຫ້າຮ້ານທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ເປັນຕົ້ນ ຮ້ານ VIP ບຣາ ຮ້ານປີ້ງແບ້ນາງຕຸ້ຍ ແລະ ຮ້ານປີ້ງໝູທ້າວຄານຄຳ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຮ້ານອາຫານຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະ ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຖ້າຫາກມີການລະເມີດລະບຽບການ ຈະໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ໂດຍການປັບໃໝ ແລະ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍດັ່ງນີ້ ຄັ້ງທີ 1 ສຶກສາອົບຮົມ ເຮັດບົດບັນທຶກ ປັບໃໝບໍ່ເກີນ 2 ລ້ານກີບ ແລະ ໃ ຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ ຄັ້ງທີ 2 ສຶກສາອົບຮົມ ເຮັດບົດບັນທຶກ ປັບໃໝບໍ່ເກີນ 4 ລ້ານກີບ ແລະ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ 6 ເດືອນ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ສຶກສາອົບຮົມ ເຮັດບົດ ບັນທຶກ ປັບໃໝບໍ່ເກີນ 6 ລ້ານກີບ ແລະ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຖາວອນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ບັນຫານາຍໜ້າເຮັດໜັງສືເດີນທາງໃນລາວ ທີ່ນາຍໜ້າຄິດໄລ່ລາຄາສູງເກີນໄ ປ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງຈາກພາກລັດເທື່ອ ໂດຍນາຍໜ້າທີ່ຮັບເຮັດໜັງສືເດີນທາງໄດ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ລະຄົນກໍຄິດລາຄາແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ບາງຄົນກໍຄິດໄລ່ລາຄາ ສີ່ລ້ານຫ້າແສນກີບ ຕໍ່ຄົນ ບາງຄົນ 5 ລ້ານ 5 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ແລະ ບາງຄົນກໍຄິດລາຄາ 6 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ ເຊິ່ງໄລຍະເວລາໄດ້ໜັງສືເດີນທາງໃຊ້ເວລາພຽງ 2 ຫາ 3 ວັນ ໂດຍນາຍໜ້າກຸ່ມນີ້ທີ່ຄິດໄລ່ລາຄາແພງ ກໍເພື່ອເອົາເງິນໄປຊື້ຄິວກັບເ ຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລັດຄິວໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ້ອງລໍຖ້າຫຼາຍເດືອນ ຂະນະທີ່ຊາວລາວທີ່ຕ້ອງການເຮັດໜັງສືເດີນທາງຕາມຂັ້ນຕອນ ກໍຢາກໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາຕົວຈິງວ່າ ຄົນທີ່ຈອງຄິວຕາມລະບົບ ກໍຕ້ອງມາລໍຖ້າຄິວຫຼາຍເດືອນ ເພາະຖືກລັດຄິວຈາກກຸ່ມນາຍໜ້າ ແລະ ໃນຍຸກເສດຖະກິດລາວທີ່ຍັງມີບັນຫາເງິນເຟີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຢາກໄດ້ໜັງສື ເດີນທາງໄວເຊັ່ນກັນ ເພື່ອຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ການລັດຄິວຖືວ່າເອົາປຽບກັນຫຼາຍ ເພາະບາງຄົນກໍບໍ່ໄດ້ມີເງິນຫຼາຍທີ່ຈະໄປຈ້າງນາຍໜ້າໃນລາຄາແພງໄດ້ ດັ່ງຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ

ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ນອກຈາກຍັງຢາກໃຫ້ພາກລັດແກ້ໄຂບັນຫາການເຮັດໜັງສືເດີນທາງທີ່ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮັດຕາມລະບົບສັນຍາແລ້ວກໍຕາມ ກໍຍັງລໍຖ້າເປັນເດືອນ ພາກລັດຄວນແກ້ໄຂໃຫ້ສາມາດອອກໜັງສືເດີນທາງໄດ້ທຸກແຂວງ ຈະໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ຊາວລາວອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຢາກໃຫ້ພາກລັດຄວນກວດກາຈິງຈັງກວ່ານີ້ ເພາະເປັນເລື່ອງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ສັງຄົມ ເພາະຄົນທີ່ເຮັດຜ່ານລະບົບຖືກຕ້ອງກໍຕ້ອງມາລໍຖ້າດົນ ຍ້ອນຖືກລັດຄິວ ແລະ ຖ້າບາງຄົນຕ້ອງການດ່ວນຈະໄປຈ້າງນາຍໜ້າກໍຖືວ່າລາຄາແພງເກີນໄປ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນທີ່ຜ່ານມາກໍເຄີຍຈ້າງນາຍໜ້າ 2-3 ປີກ່ອນ ກໍຍັງແພງຫຼາຍ ກະຕ້ອງກໍເຫັນດີຫັ້ນແຫຼະ ເພື່ອສັງຄົມ ເພື່ອບ້ານເມືອງເດ ຜູ້ທີ່ວ່າເງິນໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງແລ່ນຕ້ອງເຮັດອີຫຼີເນາະ ເຂົາເຈົ້າວ່າ 4-5 ລ້ານ ກໍແພງຫັ້ນແຫຼະ ຕອນເອື້ອຍໄປ ເຮັດມັນກໍບໍ່ໝົດຫຼາຍປານນີ້ເນາະ ມີໄດ້ 2-3 ປີແລ້ວ ຕອນເອື້ອຍໄປເຮັດນ່າ ຕອນນັ້ນກໍ ເລີຍ ກໍໝົດ ທໍ່ໃດ ມັນບໍ່ຮອດລ້ານຊ້ຳ ນາຍໜ້າທີ່ຮັບເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນ ການເຮັດໜັງສືເດີນທາງຕາມຂັ້ນຕອ ນຕາມລະບົບກໍຍັງຕ້ອງລໍຖ້າດົນເປັນເດືອນ ແຕ່ຖ້າຈ້າງນາຍໜ້າກໍຈະໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໂດຍທ່ານເຮັດໜັງສືເດີນທາງແບບດ່ວນລາຄາ 5 ລ້ານ 5 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາລໍຖ້າ 2-3 ວັນ ກໍຈະໄດ້ໜັງສືເດີນທາງ ແຕ່ລໍ ຖ້າ 14 ວັນ ກໍຢູ່ປະມານ 2 ລ້ານ 5 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ເຊິ່ງນາຍໜ້າກໍຈະໄປຊື້ຄິວກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອລັດຄິວໃຫ້ລູກຄ້າ ຈຶ່ງຈະໄດ້ໜັງສືເດີນທາງໄວ ດ່ວນແມ່ນ ຫັ້ນ ຫ້າລ້ານຫ້າ ປະມານສອງຫຼືສາມມື້ກໍອອກລະປຶ້ມ ຊ້າສຸດກໍສີ່ຫຼືຫ້າມື້ ນີ້ກໍສິບສີ່ມື້ ສອງລ້ານຫ້າ ຄັນພວກເຈົ້າລົງທະບຽນໄວ້ກໍດຽວນີ້ຄິວວ່າງກໍເດືອນເຈັດເດືອນແປດ ຄັນວ່າພວກເຈົ້າຢາກເຮັດໄວກໍແມ່ນຄືພ ວກຂ້ອຍກໍລັດຄິວໃຫ້ ພວກຂ້ອຍກໍຕ້ອງໄດ້ຊື້ຄິວນຳເຂົາ ນາຍໜ້າອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສຳລັບທ່ານຄິດໄລ່ລາຄາເຮັດໜັງສືເດີນທາງ ລໍຖ້າ 7 ວັນ ລາຄາ 4 ລ້ານ 8 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ລໍຖ້າ 3 ວັນ ລາຄາ 5 ລ້ານ 6 ແສນກີບຕໍ່ ຄົນ ບາງຄົນກໍຄິດລາຄາ 6 ລ້ານກີບ ຕໍ່ຄົນ ສ່ວນລໍຖ້າ 14 ວັນ 2 ລ້ານ 2 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ບາງຄົນຄິດໄລ່ລາຄາ 2 ລ້ານ 8 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ເຊິ່ງທາງນາຍໜ້າກໍຈະຕ້ອງໄປຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ລັດຄິວອີກເທື່ອໜຶ່ງ
ມັນຂຶ້ນກັບບາງຄົນເດ ເອື້ອຍຮັບນຳລູກຄ້າທົ່ວໄປຫັ້ນ 7 ມື້ 4 ລ້ານ 8 ໂຕ 3 ມື້ຮັບ 5 ລ້ານປາຍ ຫ້າລ້ານຫົກ ບາງຄົນກໍ 6 ລ້ານ ໂຕ 14 ມື້ຮັບຢູ່ 2 ລ້ານ 2 ບາງຄົນກໍຮັບຢູ່ 2 ລ້ານ 8 ບໍ່ແມ່ນເອື້ອຍສຳພາດໂດຍກົງຫັ້ນນາ ມັນກະ ມີຄົນຂອງເຂົາຫັ້ນນາ ບັນຫານີ້ທາງການລາວຍັງບໍ່ມີການລົງໂທດ ຫຼື ແກ້ໄຂເລື່ອງນາຍໜ້າທີ່ເຮັດໜັງສືເດີນທາງຢ່າງຈິງຈັງ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງກໍ ຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ຕ້ອງການເຮັດໜັງສືເດີນທາງໄປເຮັດດ້ວຍຕົນເອງຈະດີກວ່າ ບໍ່ຕ້ອງຜ່ານນາຍໜ້າ ເພາະປັດຈຸບັນກໍມີການຈອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍແລ້ວ ເຊິ່ງກໍຕ້ອງລໍຖ້າຕາມຄິວ ແຕ່ລໍຖ້າດົນ ແລະ ຕ້ອງກາ ນໃຊ້ດ່ວນ ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍຢ່າງ ກໍນຳຫຼັກຖານໄປສະເໜີຕໍ່ກົມກົງສຸນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາເຮັດດ່ວນໃຫ້ ແລະ ຖ້າຜູ້ໃດຖືກເອົາລັດເອົາປຽບຕໍ່ນາຍໜ້າ ກໍນຳຫຼັກຖານໄປໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດສອບໄດ້ ຖ້າ ວ່າຮູ້ຂໍ້ມູນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າເອົາເງິນ ເອົາລາຄານີ້ນຳເຈົ້າໄປ ມາແຈ້ງເຮົາກໍໄດ້ ດີແທ້ເຮົາກໍຢາກໃຫ້ຜູ້ ກ່ຽວເຂົ້າມາເຮັດເອງ ບໍ່ຕ້ອງໄປຜ່ານນາຍໜ້າ ປັດຈຸບັນນີ້ຕ້ອງລົງອອນລາຍໄວ້ ມື້ໃດເຈົ້າເລືອກມັນເ ຕັມ ເຈົ້າກໍຕ້ອງເລືອກເປັນມື້ໃໝ່ ຄັນຄິວທີ່ເຈົ້າຈອງຜ່ານຍັງອີກດົນ ແຕ່ວ່າເຈົ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການໃຊ້ພາສປອດໄວ ເຈົ້າກໍຕ້ອງມີຫຼັກຖານຄັດຕິດມາແລ້ວກໍສະເໜີມາທາງເຮົາ
ປັດຈຸບັນນີ້ ຄ່າເຮັດໜັງສືເດີນທາງຂອງທາງການຍັງຢູ່ໃນລາຄາ 400,000 ກີບຕໍ່ຄົນ ແລະ ມີລະບົບຈອງຜ່ານອອນລາຍແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງລໍຖ້າຕາມຄິວ ເຊິ່ງກໍມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນຕ້ອງການໄປເຮັດວຽ ກຕ່າງປະເທດມີຈຳນວນຫຼາຍ ເຄື່ອງຜະລິດໜັງສືເດີນທາງກໍບໍ່ໄດ້ພຽງພໍ ສາມາດອອກໜັງສືໄດ້ແຫ່ງດຽວກໍຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ ຫຼ້າສຸດຄິວໃນລະບົບອອນລາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄິວເຕັ ມຈົນຮອດວັນທີ 19 ກໍລະກະດາ ປີ 2024 ຜູ້ທີ່ຈະຈອງເຮັດໜັງສືເດີນທາງ ຕ້ອງຈອງຫຼັງວັນທີດັ່ງກ່າວ ຫຼື ເດືອນຖັດໄປຂອງເດືອນກໍລະກະດາ ສ່ວນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການເຮັດໜັງສືເດີນທາງສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຕ າມລັດຖະບານແຈ້ງການເລກທີ 001 ທັບ ປປທ ລົງວັນທີ 26 ມົກກະລາ ປີ 2024 ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ
ທ່ານ ຄາຣົມ ພົນພອນກາງ ຮອງໂຄສົກປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ໄດ້ເຕືອນໃນມື້ວັນທີ 10 ກຸມພານີ້ ໃຫ້ຄົນງານສີ່ສັນຊາດ ລາວ ພະມ້າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄປຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃນລະບົບ MOU ຫຼື ນາຍຈ້າງຄົນງານ 4 ສັນຊາດນີ້ຕໍ່ໃຫ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ອນວັນທີ 13 ກຸມພານີ້ ຫາກທາງການກົມຈັດຫາງານຂອງໄທກວດພົບວ່າ ຄົນງານສີ່ສັນຊາດ ແລະ ນາຍຈ້າງທີ່ວ່ານັ້ນບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນ ຕອນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໃຫ້ນັ້ນ ຈະຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະ ດຳເນີນການຕາມລະບຽບກົດໝາຍທັງຕໍ່ນາຍຈ້າງ ແລະ ຄົນງານ ສຳລັບຄົນງານແມ່ນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດທັນທີ

ແລ້ວກໍໃບເຮັດວຽກໝົດອາຍຸວັນທີ 13 ກຸມພານີ້ ເຂົາໃຫ້ມາຕໍ່ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຕໍ່ກໍໝົດສິດຢູ່ໃນຣາຊະອານາຈັກ ຜິດກົດໝາຍກໍຕ້ອງກັບບ້ານ ຖ້າຈະມາອີກກໍເຂົ້າມາໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າມາແບບ MOU ທ່ານ ສົມຊາຍ ມໍລະກົດສີວັນ ຜູ້ກວດຣາຊະການກະຊວງແຮງງານ ຮັກສາການແທນອະທິບໍດີກົມຈັດຫາງານ ລາຍງານໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2023 ວ່າ ຕາມມະຕິຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ເມື່ອວັນທີ 5 ກໍລະກະດາ 2022 ມີຄົນງານສີ່ສັນຊາດ ລາວ ພະມ້ າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ລວມກັນທັງໝົດປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ທີ່ຈະໝົດອາຍຸພ້ອມກັນໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2024 ຄວນໃຫ້ໄປຍື່ນເອກະສານກ່ອນຈະໝົດອາຍຸນັ້ນ ການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ອ າຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານທາງເວັບໄຊ e-des working permit do go th ຕາມທີ່ທາງການໄທລະບຸໄວ້ ແລະ ເສຍຄ່າທຳນຽມສະບັບລະ 100 ບາດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກສະບັບລະ 900 ບາດ ພາຍໃນວັນທີ 13 ກຸມພານີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຍື່ນຫຼັກຖານການອະນຸຍາດຢູ່ໄທ ຫຼື ວີຊາຕໍ່ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 13 ກຸມພາ 2025 ແລະ ຍື່ນຫຼັກຖານຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມ ຫຼື ປະກັນສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕໍ່ກົມ ຈັດຫາງານຂອງໄທ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ຜູ້ປະກອບການຢູ່ໄທຫຼາຍຄົນທີ່ມີລູກຈ້າງເປັນຄົນໃນສີ່ສັນຊາດນີ້ ກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ລູກຈ້າງຂອງພວກຕົນ ດັ່ງຜູ້ປະກອບການຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຄ່ ະ ລັບຊາບຄ່ະ ເພາະວ່າມັນກໍມີກຳນົດຕາມຂອງມັນຢູ່ແລ້ວນີ່ຄະ ກໍຕາມລະບຽບກໍຕ້ອງຍື່ນຢູ່ແລ້ວ ຕາມໃບອະນຸຍາດ ຂອງພີ່ທຳຕາມລະບຽບເລີຍຄ່ະ ຮັບຊາບແລ້ວ ເພາະວ່າມັນກໍມີກຳນົດຕາມລະບຽບຂອງມັ ນຢູ່ແລ້ວ ຕາມລະບຽບກໍຕ້ອງຍື່ນຢູ່ແລ້ວ ຕາມໃບອະນຸຍາດ ຂອງເອື້ອຍເຮັດຕາມລະບຽບເລີຍ ກະຊວງແຮງງານໄປຍື່ນປະກັນສັງຄົມປົກກະຕິເລີຍ ແລະ ຜູ້ປະກອບການອີກຄົນໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ໃນບໍລິສັດຂອງຕົ ນມີລູກຈ້າງຫຼາຍສັນຊາດເຮັດວຽກຢູ່ ແລະ ໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດນາຍໜ້າແລ່ນເຮັດເອກະສານທີ່ວ່ານັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ໃຊ່ຄ່ະ ຍື່ນແລ້ວຄ່ະ ກໍມີ ມີຫຼາຍສັນຊາດນະຄະ ມີນາຍໜ້າທຳເລື່ອງໃຫ້ຄ່ະ ແມ່ນ ຍື່ນແລ້ ວ ກໍມີຫຼາຍສັນຊາດ ມີນາຍໜ້າເຮັດໃຫ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຄົນງານລາວຢູ່ໄທຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ເລື່ອງການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ໄທນັ້ນ ຕົນເອງໄດ້ເຮັດຮຽບຮ້ອຍໄປແລ້ວຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາປີກາຍ ໂອ້ ອໍ ຄິດວ່າຍັງໄດ້ຢູ່ນະ ແມ່ນ ເຮັດແລ້ວ ເອີ ຕໍ່ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາແລ້ວ ກາຍ ແລະ ຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໄທອີກຄົນໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ເລື່ອງທີ່ວ່ານັ້ນ ທາງບໍລິສັດເພິ່ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄົນງານຮູ້ເປັນປະຈຳຢູ່ເລື້ອຍ ຖ້າ ຜູ້ໃດໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຈະໝົດອາຍຸ ກໍໃຫ້ບອກເພິ່ນ ເພິ່ນຈະແລ່ນໃຫ້

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023 ມີຄົນງານລາວເຮັດວຽກຢູ່ໄທຢ່າງຖືກຕ້ອງຜ່ານລະບົບ MOU ທັງໝົດ 117,811 ຄົນ ເປັນຍິງ 67,380 ຄົນ ໃນເດືອນມົກກະລາ 2024 ນີ້ ກົມຈັດຫາງານຂອງໄທໄດ້ນຳຄົນງານລາວເຂົ້າມາເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບ MOU ຕື່ມອີກ 13,911 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,905 ຄົນ ໃນປີ 2023 ເດືອນທັນວາ ນຳເຂົ້າມາ 15,279 ຄົນ ເປັນຍິງ 8,619 ຄົນ ແລະ ໃນເດືອນພຶດສະຈິກາ ນຳເຂົ້າມາ 19,077 ຄົນ ເປັນຍິງ 10,638 ຄົນ ແລະ ໃນເດືອນຕຸລາກໍນຳເຂົ້າມາ 16,749 ຄົນ ເປັນຍິງ 9,468 ຄົນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັ ງສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ
ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບກິ່ນເໝັນຈາກໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈຢ່າງຮ້າຍແຮງ ສຸພັດ ຕາ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ
ປັດຈຸບັນ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຫຼາຍຮ້ອຍຄອບຄົວ ຍິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກກິ່ນເໝັນເນົ່າ ຄວັນແປ້ງ ຄວັນໄຟ ແລະ ສຽງດັງຈາກ ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ຂອງບໍລິສັດລາວ TTL ພັດທະນາຄົບວົງຈອນ ຈຳກັດ ຂອງນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານມະນີລາດ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ເ ດືອນພະຈິກ ປີ 2023 ເມື່ອວັນທີ 10 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແກ້ໄຂບັນຫາກິ່ນເໝັນເນົ່ານັ້ນແລ້ວ ແຕ່ກິ່ນເໝັນກໍແຮ່ງໜັ ກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ອີງຕາມຄວາມເວົ້າຂອງຊາວບ້ານໃນບ້ານມະລີລາດຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີຟັງ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ
ແຮ່ງໜັກກວ່າເກົ່າ ສອງສາມມື້ມາແຮ່ງຜະລິດບໍ່ໄດ້ເຊົາເລີຍ ຕັ້ງແຕ່ຜະລິດມາກໍບໍ່ໄດ້ເຊົາເໝັນມາເລີຍ ເໝັນໜັກຂະໜາດ ທີ່ບໍ່ມີຄຳວ່າຜ່ອນຄາຍເລີຍ ທຳມະດາກໍບອກວ່າປັບປຸງມັນຕ້ອງດີຂຶ້ນ ອັນນີ້ມັນເໝັນໄ ປໜ້າເຕັກໆ ຄືເຮົາຄືປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ ມັນກໍຈຳເປັນຢູ່ເນາະ ເຮືອນຢູ່ນີ້ ທີ່ໄດ້ທຳມາຫາກິນຢູ່ນີ້ ຈັກຊິຍ້າຍໄປໃສ
ຊາວບ້ານຜູ້ນີ້ເວົ້າອີກວ່າ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຮວມແລ້ວກໍຫຼາຍຮ້ອຍຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນກິ່ນເໝັນ ແລະ ຄວັນຈາກໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ບ້ານດາງຄ່າ ບ້ານໜອງບອ ນ ບ້ານຂົວເຊບັ້ງໄຟ ຂຶ້ນກັບເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ບ້ານມະນີລາດ ບ້ານນາທອງ ບ້ານຄຳສະຫວ່າງ ບ້ານປ່າໄລ່ ແລະ ຄ້າຍທະຫານ ຈ 401 ຂຶ້ນກັບເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເພາະໃນບ້ານ ນີ້ມັນກໍຕົກຢູ່ສອງສາມຮ້ອຍຫຼັງຄາແລ້ວທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບນະ ທີ່ຄວາມເໝັນມັນກະຈາຍໄປແຮງນັ້ນນະ ແລ້ວກໍບ້ານອ້ອມຂ້າງ ກໍຄືບ້ານ ບ້ານໃກ້ເພິ່ນຈະເປັນເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນເນາະ ກໍຄົນລະຟາກ ເຊ ກໍສ່ຳໆກໍຢູ່ສ່ຳບ້ານດຽວກັນນີ້ແຫຼະ ໄລຍະທາງມັນກໍ ແຕ່ວ່າຕ່າງເມືອງຕ່າງແຂວງຈັ່ງຊີ້ຕົວະ ມັນກໍຕັ້ງຢູ່ແຄມເຊໂຮງງານເນາະ ກໍຄົນລະຟາກເຊ ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟຢ່າງກວ້າງກໍປະມານສອງສາມຮ້ອຍນີ້ແຫຼ ະ ຄືວ່າກິ່ນແຮງຄືກັນອັນນັ້ນນະ ຖືວ່າບ້ານນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍເປັນຕົວເມືອງເນາະ ຕົກຢູ່ສາມສີ່ຮ້ອຍຫຼັງຄາແລ້ວ ບ້ານເຂົາເຈົ້າປະ ແລ້ວກໍບ້ານ ບ້ານອື່ນໆອີກ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ເໝັນແຮງທໍ່ໃດ ບ້ານອ້ອມຂ້າງນີ້ແຫຼະ ບ້າ ນອື່ນໆ ບ້ານດົງສະຫວັນບໍ ບ້ານດາງທາ ໜອງບອນ ຄຳສະຫວ່າງ ນີ້ຄຸ້ມນາທອງເໝັນແຮງຢູ່ ບ້ານໃກ້ໆລະດັບ 3 ຫຼັກກິໂລນີ້ຖືວ່າເໝັນແລ້ວ 3 ຫຼັກກິໂລຍັງເໝັນຢູ່ ບັນຫາທີ່ຊາວບ້ານປະສົບຢູ່ໃນເວລານີ້ ກໍແມ່ນກິ່ນເ ໝັນຈົນແສບດັງ ແສບຄໍ ຫາຍໃຈຝືດ ແລະ ຄວັນເຮັດໃຫ້ແສບຕາ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ດຽວກັນນີ້ເວົ້າອີກວ່າ ໜຶ່ງກໍແມ່ນ ແມ່ນບັນຫາເລື່ອງກິ່ນ ກິ່ນນີ້ຖືວ່າຮຸນແຮງນັ້ນແຫຼະ ແລ້ວກໍຕົວທີສອງມັນວ່າເລື່ອງຄວັນເນາະ ຄວັ ນມັນຈະມີສອງຄວັນ ກໍຄືຄວັນ ຄວັນແປ້ງທີ່ມັນກະຈາຍພຸ່ງມາ ສາມກໍແມ່ນອັນ ຄວັນໄຟທີ່ເຂົາເຈົ້າອັນອົບມັນນັ້ນແຫຼະ ເພາະເຂົາໃຊ້ຟືນຫຼາຍນະ ກາງຄືນມາ ເຂົາເຈົ້າອົບແປ້ງອົບຫຍັງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ມັນຄວັນ ແສບຫູແສບຕາ ຄືເຮົາເຜົາຖ່ານນີ້ແຫຼະ

ຂະນະທີ່ຄູບາບາງອົງຢູ່ວັດໃກ້ຄຽງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວ ກໍມີອາການຫູອື້ຈົນຕ້ອງໄດ້ໄປໂຮງໝໍ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກທ່ານໝໍວ່າເປັນຫູອັກເສບລະຫວ່າງແຍກກ້ອງຫູກັບດັງ ດັ່ງຄູບາ ອົງນີ້ເວົ້າໃຫ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຟັງເມື່ອວັນທີ 9 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ຖາມວ່າກິ່ນເໝັນກະທົບ ມັນກະທົບທັງສອງແຂວງ ທັງແຂວງຄຳມ່ວນ ທັງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລ້ວຜົນກະທົບຂອງຄູບານະ ນີ້ແຕ່ມື້ວ ານນີ້ລະຄູບາລົງໄປກວດ ເພາະວ່າຄູບາຫູອື້ກັບເຈັບຈະໝູກ ແລ້ວລົງໄປກວດລະ ຂະເຈົ້າວ່າມັນຖືກກິ່ນມົນລະພິດ ໝໍຢູ່ແຂວງຖາມຄູບາວ່າຢູ່ໃກ້ບ່ອນເຂົາເຜົາຖ່ານບໍ່ ແລ້ວຄູບາກໍເລີຍອະທິບາຍວ່າ

ຄູບາອົງນີ້ຍັງເວົ້າໃຫ້ຟັງຕື່ມ ພາຍຫຼັງທີ່ໄປກວດນຳທ່ານໝໍມາ ທ່ານໝໍກໍແນະນຳດັ່ງນີ້ ທ່ານໝໍທີ່ໄປຫາໝໍມາກໍມີແຕ່ວ່າໃຫ້ຄູບາງົດໃຊ້ສຽງ 1 ອາທິດ ແລ້ວກະໃຫ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກ ແລ້ວກະເພິ່ນໃຫ້ຢາມາກິນຊົ່ວຄາ ວເບື້ອງຕົ້ນເບິ່ງກ່ອນ ວ່າຄັນອາການບໍ່ດີເພິ່ນໃຫ້ກວດຊ້ຳ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານຢູ່ບ້ານມະນີລາດອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ສຽງ ກໍກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໂຮງງານຜະລິ ດແປ້ງມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມເຮັດການຜະລິດມາແຕ່ທ້າຍເດືອນ 11 ປີ 2023 ມາຮອດດຽວນີ້ກະຊິໄດ້ຮອດປະມານ 3-4 ເດືອນນີ້ແຫຼະ ກະຍັງເໝັນຂະໜາດນີ້ແລ້ວ ຄັນສົມມຸດຕໍ່ໄປທາງໜ້າແຮ່ງຊິໜັກກວ່ານີ້ ອັນນີ້ ມັນເລີ່ມຕົ້ນໃດ໋ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຮົາຢາກຕໍ່ຕ້ານ ໄດ້ບໍລິສັດ ໄດ້ໂຮງງານມາຕັ້ງຢູ່ມັນກະດີ ເພາະວ່າໄດ້ຊ່ອຍຊາວກະເສດຕະກອນຂອງພີ່ນ້ອງຊາວລາວເຮົາ ປູກມັນຕົ້ນກະໄດ້ຂາຍ ໄດ້ລາຄາດີ ລູກຫຼານກະມີວຽກ ເຮັດງານທຳ ຖ້າມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບ ແຕ່ພໍມັນມີຜົນກະທົບມາແບບນີ້ ເຮົາກະຕັນຕຶກເລີຍ ບໍ່ຊ່າງຊິວ່າ

ຊາວບ້ານຂົວເຊບັ້ງໄຟ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຜູ້ທີ 2 ກໍກ່າວກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກສຽງດັງ ແລະ ກິ່ນເໝັນນັ້ນວ່າ ເຈີພາກລັດທັງຫຼາຍກະສຽງດັງກັບກິ່ນເໝັນ ຖ້າກິ່ນເໝັນນີ້ ເຮືອນນ້ອງກະຢູ່ໄກຢູ່ ຢູ່ປະມານປະມານ ກິໂລໜຶ່ງຫ່າງຈາກໂຮງງານນະ ກະປະມານເລີ່ມ 6 ໂມງ ມັນກະຊິເລີ່ມເໝັນມາແລ້ວ

ຊາວບ້ານໃນເມືອງເຊບັ້ງໄຟຄົນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືກັນນັ້ນກໍເວົ້າວ່າ ມັນກໍສຽງດັງ ຈັ່ງໃດກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ວ່າກິ່ນເໝັນ ເໝັນແຮງຕອນຫົວຄ່ຳປະມານເຈັດແປດໂມງຂຶ້ນໄປແລ້ວຫັ້ນເລີ່ມເໝັນເລີ ຍ ຊາວບ້ານຜູ້ນີ້ຍັງຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ມັນບໍ່ຮູ້ແນວຊິເວົ້ານະ ວ່າຖ້າຈະໃຫ້ປິດໂຮງງານ ມັນກໍຄືຊິບໍ່ເປັນ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກໍລົງທຶນເຕັມແຕ່ອັນຫ ຍັງໄປຫຼາຍຫັ້ນນະ ມີແຕ່ໃຫ້ປັບປຸງຫັ້ນແລ້ວ ແກ້ໄຂຫັ້ນແລ້ວ ແບບວ່າຊິໃຫ້ສ້າງ ອັນ ບ່ອນລະບາຍນ້ຳເກັບກິ່ນ ແບບບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນອອກມາອອກສັງຄົມບໍ ຫຼືວ່າເຮັດຈັ່ງໃດກໍໄດ້ ບໍ່ໃຫ້ມັນມີແບບກິ່ນກັບສຽງດັງຫຼາຍນະ ເພາະວ່າຕອນກາງຄືນມັນມີສຽງດັງ ແລ້ວກໍມົນລະພິດຄວັນ

ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດອີກທ່ານໜຶ່ງ ກໍກ່າວເຖິງສະພາບຂອງອ່າງບຳບັດນ້ຳເສຍໃນໂຮງງານດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ ເພິ່ນກຳລັງປັບປຸງຢູ່ດຽວນີ້ ເຈົ້າຂອ ງເພິ່ນຍັງຊິປຸກຢູ່ໜອງ ໜອງທີສາມນະ ແລ້ວກໍຂຶ້ນແລ້ວມັນຊິຫຼຸດລົງ ເນາະ ທາງບໍລິສັດເພິ່ນຜູ້ຊື້ ເພິ່ນຊິບໍ່ໄດ້ປ່ອຍແລ້ວດຽວນີ້

ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກເຖິງມາດຕະຖານຂອງການສ້າງອ່າງບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວວ່າ ເອີ ໄດ້ກະບໍ່ໄດ້ປານໃດແຫຼະ ມັນຈະຊຶມຈະຫຍັງເນາະ ເພາະວ່າຄັນຄູມັນມີ ມີຫີນເນ າະ ມັນມີຫີນແລ້ວມັນກະໂຄ້ງທັງພື້ນເນາະ ເວລານ້ຳເຂົ້າມັນກະຊຶມອອກຕາມຂ້າງມັນນ່ະນະ ມັນກະມີຊຶມ ຕົວນັ້ນກະມີສ່ວນຊຶມຢູ່ ຄັນຝົນຕົກຖ້ວມມັນນະນະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປ ຍັງບໍລິສັດຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນລາວ TTL ໃນວັນທີ 12 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ແລະ ກໍໄດ້ຮັບຄຳອະທິບາຍວ່າ ອັນຕອນນີ້ໂຮງງານຫັ້ນນະ ອັນທາງສິ່ງແວດລ້ອມເພິ່ນກໍໄດ້ລົງມາກວດກາເນາະ ເພິ່ນກໍແນະນຳຕື່ມໃນການ ອ່ າ ໃຫ້ປົກອ່າງຫັ້ນນະ ທາງໂຮງງານແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການແລ້ວ ອ່າງທີສາມແລ້ວຫັ້ນນະ ແມ່ນກິ່ນຕອນນີ້ກໍແມ່ນຫຼຸດລົງແລ້ວ ໂຮງງານມັນຫາກໍເປີດທີທຳອິດຫັ້ນນະ ມັນກະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າທີ່ເຂົ້າທາງປານ ໃດ ແຕ່ທາງຊຸມເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ນິ່ງນອນໃຈດອກ ກຳລັງແບບແກ້ໄຂຫັ້ນນະ ເລັ່ງແກ້ໄຂຢູ່ ໜ້າຈະສຳເລັດພາຍໃນເດືອນກຸມພານີ້ແຫຼະ ທ່ານຍັງອະທິບາຍເຖິງກໍລະນີທີ່ຊາວບ້ານເຫັນມີການປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງແມ່ນ້ ຳທຳມະຊາດ ແລະ ເຫັນຄວັນສີຂາວທີ່ປົກຄຸມຢູ່ໂຮງງານນັ້ນວ່າ ໂຮງງານຂອງເຮົາມັນບໍ່ມີທໍ່ລະບາຍຄວັນເສຍ ທໍ່ທີ່ປະຊາຊົນເຫັນມັນເປັນສູງໆນະ ມັນເປັນທໍ່ສົ່ງແປ້ງຂອງເຮົາຈາກລະບົບແປ້ງປຽກໄປອ່າ ງແຫ້ງຫັ້ນນະ ແລະ ທໍ່ມັນຮົ່ວ ລະມັນເຮັດໃຫ້ແປ້ງປິວອອກມາແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າສິເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນຄວັນເສຍນະ ມັນບໍ່ແມ່ນນະ ມັນເປັນແປ້ງ ຝຸ່ນແປ້ງ ລະບົບການບຳບັດແມ່ນເຮົາມີອ່າງຮອງຮັບ ເຮົາມີອ່າງນ້ ຳຮອງຮັບ ແລ້ວເຮົາສິບຳບັດຢູ່ອ່າງເຮົາ ແລ້ວກະມັນບຳບັດແລ້ວເຮົາຈະສາມາດປ່ອຍອອກຕາມຄຳແນະນຳຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເລີຍ ມັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງປະຊາຊົນເນາະ ເພິ່ນບໍ່ເຂົ້າໃຈຫັ້ນນະ ສ່ວນ ທາງຝ່າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໂອ ໂຕນີ້ກະມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອັນນັ່ນຄືນເບິ່ງ ມັ ນບໍ່ທັນສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້ນັ້ນ ເພາະວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ກວດຄືນ ຍັງບໍ່ໄດ້ໄປອັນເຮັດຄືນ ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນລາວ TTL ພັດທະນາຄົບວົງຈອນຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2021 ທີ່ບ້ານມະນີລາດ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂ ວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງການຜະລິດເມື່ອວັນທີ 20 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນສົມບູນແບບໃນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງທາງການໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ ໜຶ່ງເດືອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ທຳໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕ າ ແຂກພິເສດທີ່ພວກເຮົາຈະສຳພາດໃນມື້ນີ້ ນັ້ນກໍຄື ສາດສະດາຈານ ໄມຟອງ ມາຍຊາຍ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ສະບາຍດີ ສາດສະດາຈານ ໄມຟອງ

ຫຼືເປັນສາດສະດາຈານພິເສດເນາະ ອ່າ ກໍເວົ້າຍາກແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຂໍ ຂໍອະໄພ ເຂົາຮ້ອງວ່າ Visiting Professor ບາດນີ້ຄຳຖາມກໍຄືວ່າຈະນຳເອົານາມມະຍົດ ແລະ ປະສົບການຂອງອາຈານ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ນັກຮຽນໄດ້ແ ນວໃດ ສາດສະດາຈານມາຍຟອງ ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າເຮົາຈະເອົາປະສົບປະການ ເອົານາມມະຍົດມາເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ອ່າ ບ້ານເມືອງເຮົາ ແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາຄືແນວໃດຫັ້ນເນາະ ຢາກຂໍຕອບຄືແນວນີ້ ເນາະ ອັນທີໜຶ່ງ ຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍລວມເນາະ ກະແມ່ນວ່າມັນກະຊິເຮັດໃຫ້ກຽດຊື່ສຽງ ສັກສີຂອງປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເຮົາທີ່ສັງກັດຢູ່ ແມ່ນມະຫາວິທະຍ າໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແລະກະເຮັດໃຫ້ກຽດຊື່ສຽງຂອງຄົນລາວເຮົາ ມີລັກສະນະພົ້ນເດັ່ນ ຊຶ່ງມັນຈະເປັນການສະແດງໃຫ້ສາກົນຮັບຮູ້ວ່າຄົນລາວເຮົາກະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະກະມີຜົນງາ ນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ວ່າພົ້ນເດັ່ນ ທຽມທັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເນາະ ອັນນັ້ນທີ 1 ໂດຍລວມ ອັນທີສອງເນາະ ການທີ່ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດສາດສະດາຈານພິເສດນີ້ ກະຊິເຮັດໃຫ້ເຮົາເອງມີກຳລັງໃຈ ມີຄວ າມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ແລະກະຊິເຮັດໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈໃນການສິດສອນ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ມັນຈະເປັນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາກາ ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສິດສອນຄົ້ນຄວ້າ ຮ່ວມມືທາງວິຊາການນັ້ນຕ່າງໆ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມອບໝາຍຕຳແໜ່ງນີ້ໃຫ້ເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນທີສາມ ບັດນີ້ສຳລັບນັກສຶກສາລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະກອບສ່ວນໃນການສິດສອນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ເນາະ ມາຮອດນີ້ກໍເປັນເວລາ 30 ປີ ກໍມີນັກສຶກສາຫຼາຍລຸ້ນ ເປັນອາຈານສອນ ເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາບົດວິທະຍານິພົ ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແລ້ວ ເວລາການຮັບຕຳແໜ່ງໂຕນີ້ ອັນຊົງກຽດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ກະແນ່ນອນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນ ມີກຳລັງໃຈ ແລະ ອັນສຳຄັນເລີຍແມ່ນເປັນແຮງບັນດ ານໃຈ ເປັນແບບຢ່າງ ເປັນແວ່ນແຍງໃຫ້ແກ່ນ້ອງນຸ່ງລູກຫຼານນັກສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພະຍາຍາມບຸກບືນ ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄືກັນກັບເຮົາຫັ້ນແຫຼະເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ປະໂຫຍດຈາກ ການໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງອັນຊົງກຽດດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມກົດໄລກົດແຊບອກຕໍ່ກັນໄປເນາະວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ແລະກໍຂໍໃຫ້ກົດໄລກົດແຊໄປນຳເດີ້ເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ໄມຊູລີ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມ ສຸກສະຫວັດດີຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ

ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ